ຫຼາຍໆຄົນຄົງຈະປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ນໍວ່າເມື່ອເວົ້າເຖິງການສຶກສາແລ້ວ ຈຸດປະສົງອັນສູງທີ່ສຸດກໍຄືໃບປະກາສະນີຍະບັດ ແຕ່ວ່າການເຮັດໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ວາງອອກມາກ່ອນຈະໄປເຖິງຈຸດນັ້ນໄດ້ກໍສຳຄັນ ຫຼາຍ ເງື່ອນໄຂທີ່ຈຳເປັນທີ່ສຸດກໍຄື ນັກສຶກສາແຕ່ລະຄົນຕ້ອງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງ ວ່າຕົນໄດ້ໃຊ້ ຫຼື ມີຄວາມຄິດເປັນຂອງຕົນເອງ ຊຶ່ງອັນນີ້ເປັນຂໍ້ຮຽກຮ້ອງອັນດັບໜຶ່ງ ແລະ ເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນທີ່ ສຸດ ຢູ່ໃນມະຫາວິທະຍາໄລຂອງສະຫະລັດ ອີງຕາມປະສົບການຂອງນັກສຶກສາລາວຜູ້ໜຶ່ງ ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດສູງ ເຊັ່ນຄຳແພວ ແກ້ວວົງພະຈັນ ຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບປະລິນຍາໂທ ໂດຍໄດ້ຄະແນນສູງສຸດ ກໍຄື 4.0 ເຕັມ ຈາ ກມະຫາວິທະຍາໄລພາກໃຕ້ຂອງລັດ New Hampshire ຫຼື Southern New Hampshire University ເມື່ອບໍ່ເທົ່າໃດເດືອນຜ່ານມານີ້ ຜູ້ກ່ຽວເຫັນວ່າສິ່ງນີ້ຄືແຮງຈູງໃຈສູງສຸດໃນການຮຽນຂອງລາວ ໃນເວລາທີ່ຮຽນຢູ່ສະຫະລັດ ແລະ ໄດ້ເປີດເຜີຍສູ່ວີໂອເອ ຟັງວ່າ ສິ່ງທີ່ນ້ອງເຫັນ ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ແບບເຮົາມີແຮງຈູງໃຈຂຶ້ນມາ ໜຶ່ງກໍວ່າເລື່ອງໂຕວິທີທາງດ້ານກອບຄວາມຄິດຂອງເຂົາເຈົ້າເນາະ ຄືໝາຍຄວາມວ່າເຂົາເຈົ້າຈະໃຫ້ເຮົາມີຄວາມຄິດເປັນຂອງຕົນເອ ງຊີ້ເນາະ ເຈົ້າຕ້ອງໂຊຄວາມຄິດຂອງເຈົ້າຂຶ້ນມາ ຈຸດນີ້ກໍກົງກັນກັບຄຳເຫັນຂອງ ດຣ. Chris Kleiner ຜູ້ຈັດການຂັ້ນສູງ ຫຼື Senior Manager ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Western Governors University ທີ່ບອກວ່າ ການໃຊ້ຄວາມຄິດຂອງຕົນ ຫຼື ການສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຈັນຍາບັນສູງສຸດໃນການສຶກສາ ແມ່ນບົດບາດອັນສຳຄັນອັນດັບໜຶ່ງ ທີ່ນັກຮຽນນັກສຶກ ສາທຸກຄົນຕ້ອງສະແດງອອກມາໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງ ຢູ່ໃນການຮຽນແຕ່ລະວິຊາ ຖ້ານັກສຶກສາຄິດວ່າຈະເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາພຽງແຕ່ໃບປະກາສະນີຍະບັດເທົ່ານັ້ນ ໂດຍບໍ່ສົນໃຈວ່າຕົນຈະ ລະເມີດກົດລະບຽບໃນການຮຽນຫຼືບໍ່ແລ້ວ ໃບປະກາສະນີຍະບັດທີ່ໄດ້ມາກໍບໍ່ມີຄວາມໝາຍ ຄຳແພວ ຜູ້ທີ່ຫາກໍໄດ້ຮັບໃບປະກາສະນີຍະບັດປະລິນຍາໂທ ດ້ານການບໍລິຫານທຸລະກິດ ຫຼື MBA ແລະ ເປັນນັກຮຽນທີ່ຈົບ ໂດຍໄດ້ຮັບກຽດນິຍົມຈາກສະຫະລັດ ອະທິບາຍສູ່ຟັງວ່າ ກອບຄວາມຄິດທີ່ລາວພົບເຫັນອັນເດັ່ນຊັດອັນນີ້ ຢູ່ໃນມະຫາວິທະຍາໄລອາເມຣິກັນ ແມ່ນແຕກຕ່າງໄປຈາກປະສົບການທີ່ລາວເຄີຍມີມາໃນເມື່ອກ່ອ ນ ຊຶ່ງລາວຊີ້ໃຫ້ເຫັນດັ່ງນີ້ ຊຶ່ງໃນຈຸດນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ຕາມທີ່ນ້ອງເຄີຍຮຽນຜ່ານມາ ຄືໝາຍຄວາມວ່າເພິ່ນກຳນົດມາຈັ່ງໃດລະ ເຮົາຕ້ອງໄປຕາມນັ້ນ ແຕ່ຢູ່ໃນນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ເຂົາເຈົ້າມີວິທີ ເຮົາໄດ້ຢູ່ ໝາຍ ຄວາມວ່າເຂົາເຈົ້າບອກເຮົາເພື່ອ ເປັນແນວທາງໄວ້ ວ່າເຈົ້າສາມາດເບິ່ງນີ້ເປັນຕົວຢ່າງໄດ້ ແຕ່ເຈົ້າສາມາດມີຄວາມຄິດຂອງໂຕເຈົ້າເອງ ເພື່ອເຮັດຈັ່ງໃດເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ ໃຫ້ເກີນຄວາມຄາດ ຫວັງທີ່ກຳນົດໄວ້ເນາະ ຊຶ່ງໃນຈຸດນີ້ໝາຍວ່າເປັນໂຕຈຸດສຳຄັນທຳອິດເນາະ ໃນການໃຫ້ຄຳແນະນຳແກ່ຜູ້ສົນໃຈຢາກຊີງເອົາທຶນ Fulbright ນັ້ນ ຄຳແພວເວົ້າວ່າ ການເວົ້າ ແລະ ການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ທີ່ບົ່ງບອ ກວ່າເປັນຄວາມຄິດຂອງຕົນເອງນັ້ນ ຍັງມີຄວາມສຳຄັນອີກໃນເວລາໃຫ້ສຳພາດ ເພື່ອຊີງທຶນດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ໄດ້ມາຮຽນຕໍ່ຂັ້ນປະລິນຍາໂທໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ຊຶ່ງຜູ້ກ່ຽວໃຫ້ຄຳເຫັນດັ່ງນີ້ ເອີ ເວລານ້ອງ ນ້ອງກັບມາລາວ ເຂົາເຈົ້າ ເອີ ຫຼາຍໆຄົນກະວ່າຖາມຄືກັນຢູ່ ເອີ

ມັນຈະເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນຜູ້ຂໍທຶນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຕົນເອງມີຄວາມພິເສດ ແຕກຕ່າງໄປຈາກຄົນອື່ນ ແລະ ສົມຄວນທີ່ຈະໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາທີ່ມີຊື່ສຽງສູງຂອງໂລກທີ່ວ່ານັ້ນ ແຕ່ຜູ້ກ່ຽວກໍກ່າວຢ້ຳອີກວ່າ ສິ່ງ ສຳຄັນທີ່ສຸດກໍຄື ທຸກຄຳເວົ້າ ແລະ ຄວາມຄິດຈະຕ້ອງເປັນຂອງຕົນເອງ ໃນພາກຕໍ່ໄປ ພວກເຮົາຈະນຳເອົາສິ່ງສຳຄັນ ທີ່ຈະພາໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດສູງໃນການຮຽນປະລິນຍາໂທ ແລະ ສູງກວ່ານັ້ນ ຢູ່ໃນມະຫາວິທ ະຍາໄລສະຫະລັດ ມາສະເໜີທ່ານ ບົວສະຫວັນ VOA